ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງໃດ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ
ອົດສະຕຣາເລຍຢຶກຂຶ້ນແລ້ວບັດນີ້ ອົດສະຕຣາເລຍຈະຟ້ອງຮ້ອງເອົາສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຂຶ້ນສູ່ World Trade Organization ຄື WTO ທີ່ລາວເຮົາຮຽກໄດ້ວ່າອົງການຄ້າໂລກ ການກະທຳເຊັ່ນນີ້ນັ້ນ ແມ່ນກ່ຽວກັບທີ່ສາທາລະນ ະລັດປະຊາຊົນຈີນເທທອກພາສີທາຣິບມາກມາຍໃສ່ເຫຼົ້າໝາກອະງຸ່ນວາຍຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ຂາຍເຂົ້າໄປຍັງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ທາ ຣິບນັ້ນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍອັນຮ້າຍແຮງໃສ່ເຫຼົ້າວາຍຂອງອຸດສາຫະກຳອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ອົດສະຕຣາເລຍບໍ່ມີທາງເລືອກ ຄືຈຳຕ້ອງເຂົ້າຫາອົງການຄ້າໂລກ ຄົນທີ່ເຮັດເຫຼົ້າໝາກອະງຸ່ນວາຍໃນປະ ເທດອົດສະຕຣາເລຍ ດີອົກດີໃຈກັບການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນ ທີ່ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເຖິງສານສາກົນອົງການຄ້າໂລກ ກ່ຽວກັບພາສີທາຣິບທີ່ເສຍຫາຍກາ ນຂາຍເຫຼົ້າວາຍອົດສະຕຣາເລຍໄປຍັງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທ່ານ Tony Battaglene ຜູ້ປົກຄອງ Australian Grape and Wine ເວົ້າວ່າ ກ່ອນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ເຫຼົ້າວາຍສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອົດສະຕຣາເລຍຖືກສົ່ງຂາຍໄປຍັງສາທາລະນ ະລັດປະຊາຊົນຈີນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແຕ່ພາສີທາຣິບຂອງພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຢ່າງໄດ້ຜົນ ເຮັດໃຫ້ການສົ່ງເຫຼົ້າວາຍໄປຍັງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນຕ້ອງຍຸຕິລົງ ທາຣິບທີ່ສາທາລະນ ະລັດປະຊາຊົນຈີນເທທອກວາງໃສ່ນັ້ນ ມີຂຶ້ນໃນເດືອນ 11 ສາກົນປີ 2020 ແລະ ເປັນທາຣິບອັນມາກມາຍເຖິງລະຫວ່າງ 116 ຫາ 220 ເປີເຊັນ ນີ້ເສຍຫາຍອຸດສາຫະກຳເຫຼົ້າວາຍອົດສະຕຣາເລຍໃນທັນທີທັນໃດ ການສົ່ງ ຂາຍເຫຼົ້າວາຍອົດສະຕຣາເລຍໄປຍັງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຕົກຕ່ຳລົງ 98 ເປີເຊັນ ຄືຈາກຂັ້ນມູນຄ່າ 1,100 ລ້ານໂດລາ ມາເຫຼືອຢູ່ພຽງແຕ່ 20 ລ້ານໂດລາເທົ່ານັ້ນ ທ່ານ Battaglene ເວົ້າວ່າ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສາທາລ ະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມອບໃຫ້ແກ່ການຂາຍອອກປະເທດເຫຼົ້າວາຍຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແມ່ນເປັນສິ່ງເຈັບປວດ ແລະ ຈະເປັນດັ່ງນີ້ສຳລັບຫຼາຍຟ້າຫຼາຍປີຢູ່ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເວົ້າວ່າ ຕົນມີພຽງແຕ່ພະຍາຍາມຢຸດຢັ້ງເຫຼົ້າວາຍ ທີ່ມີລາຄາຖືກ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃສ່ຕະຫຼາດພາຍໃນຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໂດຍກ່າວຫາວ່າອົດສະຕຣາເລຍເທທອກເຫຼົ້າວາຍຂອງອົດສະຕຣາ ເລຍທີ່ມີລາຄາຖືກໃສ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແຕ່ທ່ານ ເຈສເຕີ ອອສບອນ ທີ່ບໍລິສັດແດຣັນເບີກ ໃນລັດອົດສະຕຣາເລຍຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ

ການຊີ້ຂາດເອົາການໂຕ້ຖຽງກັນກັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຂຶ້ນສູ່ອົງການຄ້າໂລກນັ້ນ ມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງການປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ກັບຜູ້ຜະລິດເຫຼົ້າວາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີແລ້ວ ທ່ານກໍຮັບ ຮູ້ວ່າລະບົບການຂຶ້ນສານອົງການຄ້າໂລກນັ້ນ ອາດກິນເວລາ ເວລາຍືດຍາວ ສອງຫາສີ່ປີ

ການບໍ່ສອດຄ່ອງກັນນັ້ນເປັນອັນທີເກົ້າ ທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີນຳຂຶ້ນສານອົງການຄ້າໂລກ ປະເທດອົດສະຕຣາລີກໍຮ້ອງທຸກເຖິງອົງການຄ້າໂລກແລ້ວ ກ່ຽວກັບທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຂວາງກັ້ນເ ຂົ້າບາເລຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ເຂົ້າໄປຍັງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຝ້າຍ ຖ່ານຫີນ Coal ແລະ ອາຫານທະເລຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ກໍຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍພຶດຕິການຕ່າງໆຂອງສາທາລະນະລັດປະຊ າຊົນຈີນ ອັນເປັນສິ່ງທີ່ຊີ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມສຳພັນຈີນອົດສະຕຣາລີເຫີຍຫາຍຂຶ້ນ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີເວົ້າວ່າ ຜູ້ນຳຈີເຊເວັນມີຄວາມເຫັນວ່າ ໂລກນີ້ຄວນຫຼີ ກລ້ຽງ Cold War ສົງຄາມເຢັນ ກັບສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ

ຄືຫັນໜ້າຫັນຕາໄປມອງເບິ່ງຕະຫຼາດການຄ້າອື່ນ ດັ່ງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ປະເທດອັງກິດ ເມື່ອທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນປິດປະຕູປະຕ່າງ ໃສ່ສິນຄ້າອັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ SBS ລາວ ຜ່ານ ໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ